عذاب توهان تي جيڪر اچي وڃي ها جي منهنجي هٿ ۾ هجي ها ڏوهي ايڏا آهيو اهو فيصلو ائين ٿي پوي ها ۽ توهان کي ڍر ملڻ نه گهرجي ها جو توهان عذاب جي به طلب ڪئي آ پر رب تعاليٰ ٿو ڄاڻي ته توهان ڪڏهن مستحق ٿيندؤ عذاب جا ان جا ٻانها آهيو، ان جي مخلوق آهيو، پوء جيڪڏهن انهيء توهان کي ايڏيء بي فرماني کان بعد به رحم ڪري ڇڏي ڏنو آ ته مالڪ ڄاڻي ٻانهو ڄاڻي جي اسان جي هٿ هجي ها ته توهان کي ڪڏهوڪو صفايون ڪري ڏيون ها. اتان هڪڙو عجيب ۽ نفيس نقطو ٿو نڪري. رب تعاليٰ ٿو فرمائي وما ارسلناک الا رحمت للعالمين اي نبي اسان توکي جهانن تي رحمت ڪرڻ لاء موڪليو آ ۽ نبي جي اها به رحمت هجي ها انهن سان اهڙو فيصلو پر الله تعاليٰ ارحم الراحمين آهي بالاتر طاقت هڪڙي نبي سائين جن هن کي ٻڌائي ٿو ته اڃا ٻي آهي توهان سان اهڙو فيصلو ڪرڻو فارغ خطي ڪرڻو توهان کي انهن جرمن جي سزا سزا ڏيڻ جي توهان گهرو ٿا اهو جيڪر ڪري ميدان صاف ڪجي ها اها خدا جي رحمت هئي حقيقت ۾ باقي ماڻهن جي مٿان جو توهان ظالم ايڏا اقتدار تي ويٺا آهيو پر رب تعاليٰ ارحم الراحمين مان کي ڪائنات جي رب تعاليٰ رحمت ڪري بڻايو آهي منهنجي رحمت جو اهو فيصلو هجي ها ته باقي ماڻهن تان ظلم لاهيان ها پر الله تعاليٰ ارحم الراحمين تنهن ڪري ان جو فيصلو الائي ڪهڙو جو ايتري دير ڪئي اٿئي يا چوي عجيب ڳالهه آهي تمام وڏو مسئلو آهي تمام عالم

ڪنهن کي هجي، پر غيب جا خزانا، تن خزانن جون ڪنجيون، اهي رب وٽ آهن. لا يعلمها الا هو. الله تبارڪ وتعاليٰ کان سواء انهي کي ڄاڻي ڪو ڪونه. اهو مسئلو مخصوص رب تبارڪ وتعاليٰ وٽ آهي. غيب ڇا کي چئبو آهي؟ ما غاب عنا ولا نستطيع ادراڪه.

پنج حسا آهن باطني، حس مشترڪو، خزانو خيال، قوت متصرفه آهي، قوت واهمه آهي، قوت حافظه آهي، پويان جيڪا يادگيري جي طاقت آهي. پنج حسا باطني. اي برتر از خيال و قياس و گمان و وهم مولانا سعدي چيو ته تنهنجي ذات ايڏي مٿي آهي جو خيال کان قياس کان خيال کان قياس کان گمان کان وهم کان

انسان جي خيال ۾ اچي، انسان جي وهم ۾ اچي، انسان جي تصرف ۾ اچي، انسان جي حافظي ۾ اچي اها به غيب نه ٿي هي ته محسوس ٿي پئي حس باطنيء سان جي پنجن حسن ظاهرن سان ڏسڻ ۾ اچي ته حس خارجيء سان حس ظاهري سان معلوم ٿي جيڪا شي محسوسات آهي سا غيب نه آهي غيب چئبو ان کي جو محسوسات جو هٿ ان تي نه پهچي

الله ٿو ڄاڻي ته مائن جي پيٽن ۾ ڇا آهي جنهن وقت ٻار قرار ٿو وٺي ڌيء ٿيندي يا پٽ ٿيندو الله ٿو ڄاڻي ته سمنڊ ۾ ڪيتري مخلوقات آهي ان جي پيٽ ۾ ڪيتري آهي رب تعاليٰ ٿو ڄاڻي ته وڻ جا دنيا ۾ وڻن جا پن ڪيترا آهن الله تعاليٰ ٿو ڄاڻي ته زمين جي سطح تي واريء جا داڻا ڪيترا آهن اندر زمين ۾ هيٺ ڪيترا آهن الله ٿو ڄاڻي ته سڪيون شيون انهن ۾ ڪيتريون آهن آليون ڪيتريون آهن مخلوق خشڪي جي ڪيتري آهي سڀ الله جي علم ۾ آهي

۽ جيڪي خشڪيء ۾ آهن انهن کي به الله ٿو ڄاڻي پن ڪري اهو به داڻو هجي روئي زمين ۾ زمين جا ظلمات هجن سڪل شيون آلي شيون سڀ في ڪتاب مبين اهو مالڪ آهي جيڪو انهن شين کي ڄاڻي ٿو توهان مون کي مجبور ٿا ڪيو ته اسان کي سزا جي تاريخ ٻڌاء، اسان سان فيصلو ڪر، تو دعويٰ ڪئي آهي نبوت جي، ڳالهيون ٿو ٻڌائين قرآن جون چئي ۽ الله جي طرفان انهن جو ڪو فيصلو اسان کي ڏي. جڏهن مجلس ۾ به هنن کي پري نٿو ڪرين، پاڻ به اسان ڏي نٿو اچين، رب ٿو توکي چئي ته هنن ڏي ڏس به نه ته پوء هاڻي فيصلو ته ڪر نه ڀلا اسان سان، اسان توکي ڪون ٿا مڃون.

ساهه تان جو ڪڍي ٿو وٺي. انسان جو رات ۾ ساهه پورت ڪري ٿو وڃي. توفي ڪهڙي شيء تي ٿي توفي پوي توفي معنيٰ وصول ڪري وٺڻ قبضو ڪرڻ ڪنهن شيء تي سو قبضو توهان تي جيڪو ٿئي ٿو الله جو سو رات جو ٿي ٿو وڃي

هو اهو ماڻهو جو چئي ته مان غيب ٿو ڄاڻان، ڪيئن دعويٰ هن جي ٿيندي؟ وڏو مسئلو آهي اهو. رب تعاليٰ ٿو فرمائي لا تاخذه سنة ولا نوم ۽ الله تعاليٰ وري اهڙو آهي جيڪو غيب ڄاڻندڙ آهي ته هن کي نه ڪو ننڊ اچي نه ڪو پنڪي جنهنکي ننڊ به اچي پنڪي به اچي اهو غيب ڪيئن ڄاڻندو اها ڳالهه عالم کان جڏهن علم اهو الڳ ٿي پوي

غيب جي هڪڙي حقيقت معلوم ٿي ٿئي ته ڇا آهي ثم ينبئڪم بما ڪنتم تعملون الله تعالي تان کي خبر ڪندو جيڪي تان عمل ڪندا هيو ڪاروبار تان کي رب ٻڌائيندو هو تان جي دفتر ۾ لکيل آهن وهو القاهر فوق عباده الله تعالي پنهنجي ٻانهن جي مٿان غالب آهي يرسل عليڪم حفظة الله تعاليٰ پنهنجا حفاظت ڪندڙ ملائڪ موڪليا آهن جيڪي تهان جي مٿان اهي ضابطو رکن ٿا موت جڏهن موت ايندو توفته رسلنا اسان جا قاصد هن کي اچي وٺندا وهم لا يفرطون اهي ڪا به ڪوتاهي نه ڪندا جو موقعو پورو ٿي وڃي اڃا به ڍر ڪن نه ذري به نه

قل من ينجيڪم من الظلمات من ظلمات البر والبحر انهي اونداهين کان توهان کي ڪير ڇڏائيندو آهي بحر جي اونداهي هجي يا بر جي اونداهي هجي تدعونه ان وقت توهان پڪاريندا آهيو انهيء کي تضرعا نيزاري ڪري خفية دلين ۾ به ۽ ڏاڍيان به الله تعاليٰ ٿو فرمائي

انهيء وقت ۾ توهان جو ڇا حال هوندو آهي انهيء سختين کان توهان کي ڪير نجات ڏيندو آهي پوء پاڻ ۾ فيصلو ڪندا آهيو ته الله کي سڏيو پوء توهان انهيء مصيبت کان نڪري ويندا آهيو ۽ توهان اهو انجام ڪندا آهيو ته جي هتان نڪتاسي نذر ڪندا آهيو باس باسيندا آهيو ته پوء اسان

ڏسو ڪو توهان کي عذاب ڪيئي توهان انجام نه پاڙيو خدا سان باس باسي هيو ته به پورت نه ٿي وري توهان ساڳيون حرڪتون ڪيو ٿا وري جڏهن اهڙي چڪر ۾ ايندو وري توهان کي خدا ڇڏائيندو ته وري موٽي ايندو ٻاهر وري ساڳو بي شڪري ڪندو اذا هم يشرڪون وري ساڳو توهان خدا سان شرڪ ڪري بيهي رهندو اتي خدا توهان کي ڪئي دفعا ڍر ڏني آ ڪين پڪڙيو اٿئي توهان جي گردن ورتي اٿئي

ناهي انهن پرهيزگارن تي ڪجهه به حساب پرهيزگار جيڪو خدا جو خوف ٿو ڪري ۽ الله تعالا جي عذاب کان ڊڄي ٿو هڪڙي معني اها ان جي هي آهي ته پرهيزگار ماڻهو اهو آهي جيڪو اهڙي قسم جي گندي مجلس مجلسا جن جو قرآن تي ۽ حديث تي ۽ نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم جي اطوار تي جنهن جو طعن آهي اهڙن جي مجلس مان ماڻهو جيڪڏهن اٿي وڃي

تنهن ڪري تهان اهڙن ماڻهن کي به ڦٽو ڪيو وان تعدل جيڪڏهن تون عدل ڪرين پورو عدل لا يؤخذ منها اهڙي وقت ۾ جڏهن نه انهن جو ڪو بدلو ڪيڏو به تون ڏي جن کي اسان پڪڙينداسي هلي انهن بي فرمانين جي ڪري پوء ڪهڙو به تهان بدلو انهن جو ڏيو ته بدلو وٺي نه ڇڏبو اها ڳالهه ئي ڪانهي جو ڪنهن جو عوض وٺي هن کي ڇڏي ڏجي چئجي ته تون هاڻي بس ڀلا هي جيڪا تو گناهه ڪيو تنهن ڪري تو کان بدلو وٺون ٿا ڏنڊ ڏوهه وجهي ڇڏي ڏيون

جهنم ۾ جيڪي سڙانڊ جا زخم ٿيندا انهن ۾ پاڻي گندو وهندو پوء هلي هڪڙو ڍورو ٺهندو ان جو نالو آ طينة الخبال پوء تو پيالا ڀري هنن کي پياريا ويندا اهو اتفاق ابسلوا اهي شخص آهن جيڪي گرفتار ٿيا بما ڪسبوا پنهنجي ڪئي آهر لهم شراب من حميم تن کي ٽچڪندڙ پاڻي ملندو عذاب اليم دردناڪ بما ڪانوا يڪفرون قل اندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا

وامرنا لنسلم اسان کي حڪم آهي ته پنهنجي رب العالمين جي اسان اڳيان ڪنڌ جهڪايون اسلم معني خضع عنقه پنهنجي گردن کي جهڪائي رب تعالي جي آڏو سائين ان اقيموا الصلاة ٻيو ته نماز کي قائم ڪريو ٽيون واتقوه خدا جو خوف ڪريو نماز جو وقت ته هونئي ماڻهو محفوظ آهي

ابراهيم عليه السلام کي اسان بادشاهي ڏيکاريسين آسمانن جي ۽ زمين جي ليڪون من الموقنين هتي الله تعالي بت پرستي ۽ غير پرستي الله کي ڇڏي ٻين کي پوڄڻ جي ڳالهه کي صاف ٻڌائي ٿو ته هي غلطي پراڻي آهي جنهن جي مقابلي ۾ نبي آيا آهن ۽ هاڻي جيڪو منهنجو پروگرام آهي ان مڪي جي مشرڪن کي نبي سائين فرمائن ٿا ۽ اهڙي طرح ساري دنيا کي اهو حڪم آهي ته رسول الله صلي الله عليه وسلم جو جيڪو ٻڌايل آهي تجويز ۽ قانون اهو ساڳو ابراهيم عليه السلام وارو آهي انبياء ڪرام هميشه باطل جي ٽڪر ۾ آيا جيئن ابراهيم عليه السلام پهرين علم بردار ٿيو جهنڊو کڻي اڳي ٿيو

اهو عراق ۽ ڪوفو انهيء جي ماحول ۾ ٿو اهو معلوم ٿئي جاگرافي انهيء ملڪ کي ٿي منتخب ڪري اهي ماڻهو ستارن جا پوڄاري هيا ۽ بت ٺاهي پنهنجي هٿن سان پوء ان کي به سجدو ڪندا هئا هن جو والد صاحب ڊکڻ هو حضرت ابراهيم عليه السلام جو پيء ڊکڻ تارخ ان جو نالو هو تارخ تارخ

ستاري جي پوڄا ڪيو وري چنڊ جي پوڄا سج جي پوڄا ڪيو ان جو الفر بيان اها مڪي مڪرمه وارن کي ڳالهه ٿي ٻڌائجي ته هي حال جڏهن جو انڌيرو ٿيو رات جو ان تي رأي ڪوڪبا ستارو ڏٺائين سڀئي ڪري پيا سجدي ۾ چيائين ڇا آهي؟ چيو ته هي رب آ چيو اهو منهنجو رب آ چي ها فلما افل جڏهن لهي ويو گهڙي کان پوء چي لا احب الافلين ته لهي ويو جيڪڏهن سارو نظام هيڏو انهي ستاري جي ڪري هيو ته ستارو ته لهي ويو آسمان بيٺو آهي هي زمين بيٺي آهي اسان بيٺا آهيون اسانجو مالڪ گم ٿي ويو اسان ڪيئن بيٺا آهيون ايتري به هن ۾ طاقت ڪانهي جو بيهي گهڙي وري چنڊ اڀريو، چنڊ کي سجدو ڪيو، چيو، هي ربي آ، هي آ منهنجو رب چيو ته ها اهو. جڏهن لهي ويو، چيو ته لئن لم يهدني ربي جيڪڏهن مون کي هدايت نه ڪري ها منهنجو مالڪ ته مان به توهان وانگر گمراهه ٿي جيڪر انهي کي سجدو ڪريان ها پر بچاء ٿي ويو منهنجو به الله تعالي مهرباني ڪئي وري سائين جڏهن رات پوري ٿي ڏينهن ٿيو سج اڀريو قال هذا ربي هذا اڪبر چي هي منهنجو رب آهي ته وڏو ڪو رب آهي اهو چي اهو پوء جڏهن جو ان کي به سجدا وجدا ڪيون، پوء سڄو ڏينهن گذاريون، پوء لهي ويو، چي، اني بريء مما تشرڪون، توهان خدا سان شريڪ ٿا بڻايو، مان توهان جي انهيء شرڪ کان بري آهيان. اهي سڀ خدا جا مزدور آهن، وقت معين تي لهن اڀرن ٿا، حڪم تي هلن ٿا. سخر لڪم الشمس والقمر سخر لڪم اليل والنهار سخر لڪم النجومات نجوم جيڪي آهن الله تعالي اهي به ستارا به سڀ توهان جا فرمانبردار ڪيا آهن ته مان شرڪ نه ڪندس ان تي قوم هن سان جهگڙو ڪيو ته تون اها خراب ڳالهه ڪئي آهي هيڏي اسانجي ابي ڏاڏي جي رسم رواج پيڙهين کان وٺي ۽ تون هڪڙو نوجوان ننڍي عمر وارو ماڻهو ايتري تنقيد ۽ ايڏو طنزيو ۽ اسانکي گمراهه چوڻ اسانکي مشرڪ ڪوٺڻ وحاجه قومه قوم هن سان جهگڙو ڪيو قال اتحاجوني في الله چي ته الله جي حق ۾ ٿا جهگڙو ڪريو وقد هدان جنهن مون کي سڌو رستو ڏيکاريو هدايت ڪئي جنهن رب مون کي ملڪوت السماوات والارض سمجهائي آهي هن جهڳڙو ڪيس هن جو خيال هو ته اسان سان اتفاق ڪري ها تنهن تي رب تبارڪ وتعالي جي هستيء ڏانهن هنن کي توجه ڏياريائين هي ته اهو مالڪ جنهن مون کي هدايت ڪئي آهي توهان اها سڄي ڳالهه غلط ٿا ڪريو اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشرڪين مون پنهنجي رب جي طرف متوجه ٿيو آهيان اهو جيڪي ڪجهه ڪندو اهو ٿيندو ولا اخاف ما تشرڪون به جن کي توهان خدا سان شريڪ ڪيو مان ان کان نٿو ڊڄان الا ان يشاء ربي شيئا مگر رب جيڪر ڪجهه ڪري ڏسو اتفاق زندگي جو هڪڙو نقصان پهچي وڃي ته هن ڏٺو اسان جي اسان جن کي نه مڃي

پوء انهيء منهنجي ڳالهه ۾ ڪا بي وزنائي ٿي هاء حيثيت ڪانه پيدا ٿي. الله حڪيم آ، مون کي اهڙي موقعي ۾ نقصان نه پهچڻ گهرجي ها عادت اها آهي، پر جو نقصان پهتو ته چوندس خدا حڪيم آهي، باقي اها ڳالهه ڪانهي ڪا ته توهان جي ڳالهه اڳري ٿي، ائين ڪونهي. ان جو اهو مطلب آ. وسع ربي ڪل شيء علما الله جو علم وسيع آ، اهڙي موقعي ۾ عادت اها آهي ته جيڪڏهن نقصان نه پهچڻ گهرجي پنهنجي همراهه کي

الذين آمنوا جن ايمان آندو ولم يلبسوا ايمانهم بظلم پنهنجي ايمان کي ظلم به نه ڏنائون نقصان به نه ڏنائون لباس ظلم جو ان تي نه پهرايائون اولئڪ لهم الامن انهن کي امن ملندو دنيا ۾ به امن انهن کي آخرت ۾ امن جي معني آهي قرار دل جو الله سان تعلق رکي ماڻهو قرار حاصل ڪندو آهي رب تعاليٰ فرمائي ٿو الا بذڪر الله تطمئن القلوب الله جي ذڪر سان دل کي قرار حاصل ٿيندو

الله تبارڪ وتعاليٰ انهن سڀني کي اولاد ابراهيم عليه السلام ۾ آندو هارون عليه السلام ڪذالڪ نجزي المحسنين نيڪوڪارن کي اسان جا اهڙا بدلا هوندا آهن جو يڪو هن جي اولاد ۾ به صلاحيت ۽ نبوت ۽ هدايت آڻي ڇڏيسي وري زڪريا عليه السلام يحييٰ عليه السلام عيسيٰ عليه السلام الياس عليه السلام ڪل من الصالحين سڀ نيڪ بخت اسماعيل عليه السلام، يسع، يونس عليه السلام، لوط عليه السلام، ڪلا فضلنا، سڀني کي اسان ڀلارو ڪيوسين جهان وارن کي ايڏي وڏي فضيلت وڏي ڀلائيون اسان هنن کي ڏني من آباء هنن جا ابا ڏاڏا هنن جي اولاد اخوان برادر اجتبيناهم سڀني کي چونڊيوسين پنهنجي دين جي خدمت لاء هديناهم الي صراط مستقيم سڌو رستو به هنن کي ڏنوسي ذالڪ هدي الله الله جي هدايت يهدي به من يشاء هي هڪڙا ملاء اعليٰ جا ممبر آهن

هيڏا سچا ها جو ساري زندگي ۾ ذري غلطي نه ڪيون هتان سمجه ۾ آيو ته معصوم ها گناهن کان محفوظ ها اولئڪ الذين آتيناهم الڪتاب اهي اهي اٿو جن کي اسان ڪتاب ڏنوسي ۽ شريعت ڏنيسي نبوت ڏنيسي فان يڪفر بها هؤلاء اڄوڪا ماڻهو انڪار ٿا ڪن فقط وڪل نه بيا قومن

جيڪي اهي انڪار ناهن ڪندڙ، اهي ڪير آهن؟ نبي جي زماني ۾ مهاجرين، انصار، ان کان بعد والذين اتبعوهم باحسان قيامت تائين اها هڪڙي جماعت هلندي ايندي. الله تعاليٰ چوي ٿو اولئک الذين هدي الله اها اها آهي جن کي خدا هدايت ڪئي آهي. ان ڏينهن کان وٺي قيامت تائين جيڪي به ماڻهو انهيء رستي ۾ هوندا انهيء لڙيء ۾ لڳل هوندا فبهداهم اقتده رسول تون انهن جي طريقي تي هل اي مخاطب تون انهن جي طريقي تي هل هر هڪڙو ماڻهو انهن جي طريقي تي هلي

مٿي مضمون گذريو هيو انبيا ڪرام جي جماعت جن کي الله تبارڪ وتعاليٰ حضرت ابراهيم عليه السلام جي اولاد ۾ آندو يا صالحن جي جماعت بزرگن جي جماعت نوح عليه السلام کان پوء حضرت ابراهيم عليه السلام هن جي اولاد اها هڪڙي وڏي جماعت هئي جن کي الله تبارڪ وتعالي علم ڏنو فهم عطا فرمايو عبادت جو طريقو سيکاريو انهن دين جي تبليغ ڪئي يهود نصارا اهي قومون هنن جي اولاد مان ٿيون اڳتي هلي انهن پنهنجي انهن وڏن جي وصيت کي جو جيڪو مضمون جملو هيو انهن سڄو وساري ڦٽي ڪيو اها انهن جي هڪڙي عظيم غلطي هئي. ۽ پوء اهي هلي ضد ڪري بيٺا هڪڙي ابراهيم عليه السلام جي سڌي سنئين اولاد ڪفار قريش جا الله تعالي حضور انور صلي الله عليه وسلم کي ٽن شين سان باقي انبياء کان امتياز عطا فرمايو هڪڙي هئي اصل ختم نبوت

انهن جي پٺيان ٻيا نبي سڳورا آيا، پنهنجي اڳئين نبيء جي رسول جي طريقي تي هليا. اهي ٿيا وڃي غير تشريعي، معنيٰ جدا انهن کي شريعت ڪانه. ٻيا تشريعي نبي شريعت انهن تي نازل ٿيل. انصاف سان فيصلا القضاء بالعدل انصاف سان فيصلا اهي الله تعاليٰ انبيا کرام کي شيون عطا فرمايون جن هر وقت پنهنجي پنهنجي دور ۾ انهن جي اشاعت ڪئي حضور انور صلي الله سان الله تعاليٰ ان سان گڏ خاتميت به عطا فرمائي کفار قريش کي ان ۾ الله تعاليٰ وڏي عزت عطا ڪئي مگر هنن بجاء هن جي مخالفت ڪئي جيڪا شيء پوري انسان ذات جي عزت هئي هنن پنهنجي لاء هن کي عزت نه سمجهيو اهو هيو نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم جن جو وجود خاتم النبيين جو وجود انسان ذات منجهان قريش مان اولين ماڻهو اهي هيا هنن ۾ ضد پيدا ٿيو ضد ۽ ڪبر اهي ٻ هڪڙا